ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຊົມຊື່ນດີໃຈກັບທີ່ປະເທດອັງກິດຮັບຮູ້ໃຫ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer-BioNTech ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດບອກເ ຕືອນວ່າ ການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຍັງໄກຫ່າງຈາກການທີ່ມັນຈະຈົບສິ້ນລົງ ປະເທດອັງກິດຈະສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ໂດຍເລີ່ມຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ອນເພິ່ນໝົດ ການນຳຢາວັກ ຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາສັກໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈັກເທື່ອ ມັນເປັນບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການກຳຈັດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຄວາມຫວັງທີ່ຈ ະສຳເລັດກວາດລ້າງເອົາຊະນະໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແມ່ນວ່າມອງເຫັນໄດ້ແລ້ວບັດນີ້ ແຕ່ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ບອກເຕືອນວ່າ It will inevitably take some months before all the most

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາຫວັງເກີນໄປ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ມັນບໍ່ຈົບສິ້ນເທື່ອ ດຣ. ຈູນ ເຣນ ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຢາການແພດໃນປະເທດອັງກິດ ເນັ້ນວ່າ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ບໍ່ມີການລັດວິທີທາງ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃດໆ ແລະ ການຮັບຮູ້ໃຫ້ນຳມັນມາໃຊ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍໄວ ຍ້ອນວ່າສິ່ງ ທີ່ຮຽກວ່າລະບົບການຂອງ Rolling Review ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັນກັບບໍລິສັດ Pfizer-BioNTech ແມ່ນມີຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ການທົດລອງຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer-BioNTech ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າມັນໄດ້ຜົນເຖິງ 95 ເປີເຊັນ ໃນບໍ່ທໍ່ໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຢາວັ ກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ 800,000 ໂດສ ຈະໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດອັງກິດ ທີ່ເປັນຈຳນວນ ຈາກ 40 ລ້ານໂດສທີ່ປະເທດອັງກິດສັ່ງຊື້ໄວ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຢາດັ່ງກ່າວຈະມີໄວ້ບໍລິການໃນປີ 2021 ການສີດຢູກສີດຢານັ້ນຕ້ອງສີດເ ຖິງ 2 ເຂັມໃນໄລຍະຫ່າງກັນ 21 ມື້ ແລະ ການມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈະບໍ່ມີໄດ້ຈົນກວ່າຫຼັງຈາກເຂັມທີ 2 ໜຶ່ງສັບປະດາ ວຽກງານອັນຍາກຊາແມ່ນການບໍລິການຢາວັກຊີນນັ້ນ ເພາະຢາດັ່ງກ່າວ ຈຳຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມເຢັນລົບ 70 ອົງສາເຊລຊຽສ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມເຢັນໃນຕູ້ເຢັນມີແຕ່ເຢັນແຕ່ປະມານ 5 ອົງສາເຊລຊຽສ ແລະ ຕູ້ໃຫຍ່ໆແຊ່ແຂງກໍເຢັນພຽງແຕ່ປະມານລົບ 50 ອົງສາ ເຊລຊຽສ ນີ້ແປວ່າການນຳເອົາຢານັ້ນມາໃຊ້ແມ່ນເປັນວຽກງານອັນມະຫາສານອັນໜຶ່ງໃນການຂົນສົ່ງໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດອັງກິດ ໂຮງພະຍາບານຈະເປັນບ່ອນແລກໆ ທີ່ຈະເປັນສູນກາງຂອງກ ານສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນຂັ້ນແລກໆ ຮອງລົງມາແມ່ນຈີພີຄລີນິກ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ສະຖານທີ່ໃຫຍ່ໆ ແລະ ສະໜາມກິລາກໍຈະເປັນສູນກາງສັກໄດ້ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຜູ້ຊ່ວຍໝໍຈະເປັນຜູ້ສັກຢຸກ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແ ຕ່ທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນ Physiotherapist ແລະ ກະທັ້ງອາສາສະໝັກຈາກຊາວໜຸ່ມ ໃນພາຍຫຼັງຈະຖືກຝຶກຫັດໃຫ້ສີດຢານັ້ນໄດ້ ພະນັກງານການແພດທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ທີ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ Home Care ແລ ະ Care Home ຄືສະຖານທີ່ການດູແລຄົນຕ່າງໆ ກໍຄົງຈະເປັນຈຸແລກໆ ທີ່ຈະຖືກສີດຢານັ້ນໃຫ້ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດູແລຄົນແກ່ຊະລາ

ທີ່ສະຫະພັນຢູໂຣບໃຊ້ເວລາດົນນານຕື່ມ ແຕ່ກໍແມ່ນເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ບໍລິສັດ Pfizer ຄືຜູ້ຜະລິດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ເນັ້ນວ່າການທີ່ປະເທດອັງກິດເປັນປະເທດ ແລກໆ ທີ່ຮັບຮູ້ໃຫ້ໃຊ້ຢານັ້ນ ຕົນຈະບໍ່ໃຫ້ສິດພິເສດແກ່ໃຜໆ ຊຽນ ມາແຣັດ ເປັນຜູ້ນຳພະນັກງານການຄ້າຂອງບໍລິສັດ BioNTech

ມີລາຍງານວ່າປະເທດອັງກິດໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 16,000 ຄົນ ໃນຂ່າວວັນພຸດທີ 2 ທັນວາ 2020 ແລ້ວນີ້ ທັງກໍມີຄົນຕາຍອີກ 648 ລາຍ ແລະ ທາງການຂອງປະເທດອັງກິດມີຄວາມຢ້ານກົວ ດັ່ງທ່ານ Jonathan Van-Tam ຜູ້ ນຳການແພດຂອງປະເທດອັງກິດເວົ້າວ່າ Do I think there will come a big moment